ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກະທັ້ງມີຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນໃນດ້ານສັງຄົມ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ຄົນອົດສະເຕຣລຽນຍັງມັກຊອບນະໂຍບາຍນານາວັດທະນະທຳອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ການເຂົ້າເມືອງຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າຍອັນໜຶ່ງທີ່ມອງເບິ່ງການສອດຄ່ອງກັນຂອງຊຸມຊົນ ກໍເຫັນວ່າມີຄວາມເຫັ ນໃນແງ່ລົບສຳລັບຄົນເລືອດອາຊີ ອາຟຣິກາ ແລະ ຄົນ Middle East ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍດ້ວຍ ໜັງສືລາຍງານ 2020 Social Cohesion Report ຂອງມູນນິທິ Scanlon Foundation Research Institute ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຫັນຄວາມອົດທົນຂອງຄົນອົດສະເຕຣລຽນ ເມື່ອປະເຊີນໜ້າກັ ບວິກິດອັນສຳຄັນ ການຄົ້ນຄວ້າຍສອງອັນທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກະດາ ແລະ ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີກາຍ 2020 ມີຄຳຖາມເຖິງ 140 ຂໍ້ ທີ່ມີຈຸດປະສົງວັດແທກເບິ່ງແນວຄິດກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຂອງພົນລະເມືອງອົດ ສະເຕຣເລຍ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນຂອງຊຸມຊົນ ອະດີດສາດສະດາຈານ Andrew Markus ທີ່ເປັນຜູ້ລົງນາມໜັງສືລາຍງານນັ້ນເວົ້າວ່າ The surveys point to a resilient, resourceful, adaptive society.
ຄົນອົດສະເຕຣລຽນເມື່ອຕົກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນ ແມ່ນວ່າມີຄວາມແຂງແຮງຫຼາຍ ການຄົ້ນຄວ້າຍທັງສອງນັ້ນເຫັນວ່າບໍ່ມີການກີດກັນ ແລະ ປິດອົດສະເຕຣເລຍຈາກໂລກນີ້

ແຕ່ຄົນອົດສະເຕຣລຽນຢ່າງສະເໝີໄປມອງເບິ່ງການປັບໂຕເຂົ້າກັບອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ກະທັ້ງມີລັອກດາວ ມີການປິດຊາຍແດນ ແລະ ເອົາຄົນອອກວຽກອອກການ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍ ກັນອ່ອນແອລົງກໍຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າຍນັ້ນບໍ່ເຫັນມີຫຼັກຖານທີ່ສົ່ງເສີມວ່າມີການບໍ່ມັກຊອບ ແລະ ມີອະຄະຕິຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແຕ່ກໍເຫັນວ່າ ແນວຄິດອັນບໍ່ດີຫຼາຍຕໍ່ຄົນອົດສະເຕຣລຽນສາຍເລືອດອ າຊີ ອາຟຣິກາ ແລະ Middle East ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ 49% ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າຍເບິ່ງເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີຫຼາຍ ຫຼື ເປັນຄ້າຍກັບວ່າບໍ່ດີສຳລັບຄົນອີຣັກ ແລະ ຊູດານ ແລະ 47% ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນແງ່ລົບສຳ ລັບຄົນຈີນ ຊິນ ທານ ທີ່ເປັນ Race Discrimination Commissioner ໂດຍເປັນຂໍ້ຄວາມອັນໜຶ່ງອອກມາເວົ້າວ່າ

ໃນປີ 2020 37 ເປີເຊັນທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າມີທ່າທີລົບສຳລັບຄົນມຸດສະລິມ ແຕ່ນັ້ນກໍແມ່ນມີຫຼຸດລົງຈາກ 41 ເປີເຊັນຂອງຄາວປີ 2019 ຄົນອົດສະຕຣາລຽນສາຍເລືອດອາຊີທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍມາກມາ ຍກ່ຽວກັບການຮັກບັງຊັງບ່ຽງກັນ ຄົນທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເກີດເປັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນສາຍເລືອດອາຊີເຖິງ 59 ເປີເຊັນຄິດວ່າການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຫຼາຍ ຫຼື ໃຫຍ່ເຕີບ ແລະ 39 ເປີເຊັນເວົ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍປະສົບກັບການຮັກບັງຊັງບ່ຽງກັນ ນີ້ແມ່ນຫຼຸດລົງໜ້ອຍໜຶ່ງຈາກທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວ 41 ເປີເຊັນຂອງຄາວປີ 2018 19 ການຄົ້ນຄວ້າພິເສດອັນໜຶ່ງມອງເບິ່ງປະຊາຈີນຂອງຄົນຈີນອົດ ສະຕຣາລຽນ ແມ່ນເຫັນວ່າມີຈຳນວນຄົນມາກມາຍບໍ່ຍອມບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີການປະສົບການອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີຫຼືບໍ່ ທ່ານມາກັສເວົ້າວ່າ And this could be a result uh explained in terms of culture that Chinese Australians don't want to cause waves ອາດແມ່ນຍ້ອນດ້ານວັດທະນ ະທຳ ທີ່ຄົນຈີນອົດສະຕຣາລຽນບໍ່ຢາກສ້າງຄື້ນຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກດຶງດູດໃຫ້ມີການມອງເບິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ 22 ເປີເຊັນຂອງຄົນຈີນອົດສະຕຣາລຽນທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າ ລາຍງານວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີກ ານປະສົບການກັບການຮັກບັງຊັງບ່ຽງກັນຫຼາຍກວ່າເລື້ອຍໆຕໍ່ແຕ່ຕອນຕົ້ນໆຂອງວິກິດໂຄວິດ-19 Molina Asthana ທີ່ເປັນ lead convener ຂອງ Asian Australian Alliance in Victoria ເວົ້າວ່າມັນໜ້າຢ້ານກົວ ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຕົກຕະລຶງນຳ ໃນເດືອນເມສາປີ 2020 Asian Australian Alliance

undertaken to address this issue ພວກຕົນໄດ້ຮັບການລາຍງານເຖິງ 500 ຄັ້ງກ່ຽວກັບການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນໃສ່ຄົນອາຊີອົດສະຕຣາລຽນ ຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນໃນດ້ານດ່າວ່າກັນໃນດ້ ານເຊື້ອພັນ ຫຼື ການລ່ວງລ້ຳໃນດ້ານວາຈາ ຫຼື ຖົ່ມນ້ຳລາຍໃສ່ ເຫດການສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນຢູ່ໃນຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວຢູ່ຊຸບເປີມາເກັດ